ຂ້າພະເຈົ້າອັນນ່າເບິ່ງບັນຫາດ້ວຍທາງໂພຊິຕິບດອກເບິ່ງ ເພາະວ່າພາຍຫຼັງລົມກັບຫຼາຍທ່ານ ເຫັນວ່າ ເອີ ພວກວຸດທິສະພາເພິ່ນນີ້ ເວລາເພິ່ນຮັບແລ້ວເພິ່ນລົມນຳກັນກັບຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ລະແມ່ນວ່າເພິ່ນກະ ສະໜັບສະໜູນເດ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບັນຫາ ພວກຄືຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ອັນນ່າ ໃນເວລາທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ເພິ່ນໄປຢ້ຽມຢາມລາວເຮົາ ເພິ່ນກໍໄດ້ຄອມມິດໄວ້ວ່າຈະເອົາເງິນຊ່ວຍລາວເຮົາ 90 ລ້ ານໂດລາເນາະ ເລື່ອງເກັບກູ້ລະເບີດນີ້ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ ໄດ້ເວົ້າລາຍງານໃຫ້ເພິ່ນຟັງວ່າ 70 ລ້ານໂດລາເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ແລະ ຍັງເຫຼືອສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແລ້ວເພິ່ນກໍຕອບມາໂລດເດ້ ເພິ່ ນກໍຕອບມາ ເພິ່ນກໍສະໜັບສະໜູນ ເພິ່ນຊິສືບຕໍ່ເບິ່ງໃຫ້ ອັນທີສອງມານີ້ ນີ້ລະແມ່ນເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ກະໄດ້ເວົ້ານຳເພິ່ນວ່າ ດຽວນີ້ບ້ານເຮົານີ້ກໍຖືວ່າເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃ ສ່ແກ້ໄຂເລື່ອງບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ເຮົາກໍແມ່ນ ເອີ ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງນີ້ ເຮົາກໍມີສູນບຳບັດນໍ ຂໍເພິ່ນໄປເບິ່ງນຳພວກເຮົາ ເພື່ອໄປຊ່ວຍປັບປຸງ ສ້າງວຽກ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ກັບເຂົາເຈົ້າ